From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao. voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການກົດດັນຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຖານທັບສະຫະລັດຂອງອີຣານ ເຖິງແ ມ່ນວ່າທຳນຽບຂາວບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງສົງຄາມ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພ າກທີ 1 ສຳລັບແລງວັນພຸດທີ 31 ມັງກອນນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ກອງກຳລັງຂອງອິດສະຣາແອລສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ 3 ຄົນໃນໂຮງໝໍຢູ່ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ອົງການ WHO ກ່າວວ່າ ການບໍ່ໃຫ້ເງິນຕໍ່ກອງທຶນ UNRWA ເປັນການຫັນເຫຄວາມສົນໃຈໄປຈາກສະຖານະການຮ້າຍແຮງໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະ ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ຣັດເຊຍໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຊາວລຳຕໍ່ຢູເຄຣນ ຕໍ່ໄປເຊີນ ທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະ ສະບາຍດີທິບສຸດາ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ອ່າ ນອກເໜືອຈາກຂ່າວສົງຄາມຂອງອິດສະຣາແອລຢູ່ໃນກາຊາເນາະ ກໍຍັງ ມີສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍກຳລັງດຸເດືອດ ແລ້ວ ອ່າ ອີກສົງຄາມໜຶ່ງທີ່ວ່າບໍ່ຄ່ອຍອອກຂ່າວຫຼາຍປານໃດ ກໍແມ່ນສົງຄາມກາງເມືອງຢູ່ໃນມຽນມາ ຊຶ່ງພວກເຮົາມີຂ່າວເຫຼົ່ານີ້ມາສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີ ນທ່ານຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບສົງຄາມອິດສະຣາແອລ ກຳລັງຂອງອິດສະຣາແອລໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງປາເລສໄຕນ໌ສາມຄົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງໝໍໃນເຂດຍຶດຄອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແ ມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື ເວສແບັງ ລວມທັງຄົນໜຶ່ງທີ່ກອງທັບອິດສະຣາແອລໄດ້ກ່າວວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຜູ້ທີ່ກຳລັງວາງແຜນການໂຈມຕີທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ສ່ວນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງປ າເລສໄຕນ໌ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງອິດສະຣາແອລ ໄດ້ຍິງ ແລະ ສັງຫານຊາຍສາມຄົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງໝໍອີບຊີນາ ໃນເມືອງເຈນິນ ວິດີໂອທີ່ຖືກກ່າວວ່າມາຈາກກ້ອງເຝົ້າລະວັງດ້ານຄວາມ ປອດໄພຢູ່ໂຮງໝໍ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກທະຫານຫຼາຍສິບຄົນທີ່ປອມແປງຕົວໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງພົນລະເຮືອນ ຫຼື ແຕ່ງກາຍໃນຊຸດຂອງແພດໃນໂຮງໝໍ ແລະ ເສື້ອຄຸມສີຂາວ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາຖືປືນຍາວ ແລະ ກຳລັງເ ຄື່ອນໄຫວໄປຕາມຮ່ອມພາຍໃນໂຮງໝໍ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບວິດີໂອດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກ່າວວ່າ ແມ່ນແຕ່ປ້າຍຕ່າງໆຂອງໂຮງໝໍ ພ້ອມກັບສີ ແລະ ການອອກແບບຂອງປະຕູ ແລະ ຝາຢູ່ໃນວິດີໂອ ແມ່ນຄືກັນ ກັບພາບວິດີໂອຂອງຕົນທີ່ໄດ້ມາຈາກໂຮງໝໍໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກາຊາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສະຖາບັນນານາຊາດເພື່ອສະກັດ ຂໍໂທດ ເພື່ອກົດດັນອິສຣາແອລໃຫ້ຢຸດເຊົາປະຕິບັດການ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກທັງຫຼາຍ ອິສຣາແອລໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມຮາມາສໃນການປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ ແລະ ຢູ່ໃນອຸໂມງໃຕ້ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ສຸກຕ່າງໆ ເພື່ອຊຸກເຊື່ອງພວກອາວຸດ ແລະ ໃຊ້ພົນລະເຮືອນເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນ ທິບສຸດາ ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນວ່າ ການຍຸຕິກອງທຶນ UNRWA ຊຶ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ວຽກງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຊາວອົບພະຍົບຊາວປາແລສ ໄຕນ໌ໃນຕາເວັນອອກໃກ້ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໃນເຂດກາຊາ ພົບກັບສະຖານະການຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໜັກ ຫຼາຍຄົນກຳລັງປະສົບກັບຄວາມອຶດຫິວ ບັນຫາສຸຂະ ພາບບໍ່ດີ ແລະ ໄພຄຸກຄາມທີ່ຈະເສຍຊີວິດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປະເທດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມທັງສະຫະລັດ ໄດ້ຍຸຕິກອງທຶນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ອົງການ UNRWA ຊົ່ວຄາວ ລຸນຫຼັງມີກາ ນກ່າວຫາວ່າ ພະນັກງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮ່ວມປະຕິບັດການບຸກໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນອິສຣາແອລ ໂດຍກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ ໂຄສົກຂອງອົງການອະນາໄມ ໂລກ ທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ລິນໄມເອີ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການກະທຳທາງອາຍາໃດໆກໍຕາມ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນໄປໂດຍບໍ່ຖືກລົງໂທດໄດ້ ແຕ່ການຫາລືໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນພາວະການລົບກວນຈາກສິ່ງທີ່ເ ກີດຂຶ້ນອີ່ຫຼີໃນທຸກໆມື້ ທຸກໆຊົ່ວໂມງ ແລະ ທຸກໆນາທີໃນຂົງເຂດກາຊາ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກການເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 27,000 ຄົນໃນປັດຈຸບັນ ໃນນັ້ນ 10 70 ເປີເຊັນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເ ດັກນ້ອຍ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈອອກໄປຈາກການປ້ອງກັນປະຊາກອນທັງໝົດ ຈາກການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ບ່ອນລີ້ໄພ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈອອກໄປຈາກກາ ນຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າເຂົ້າມາໃນຂົງເຂດກາຊາຫຼາຍກວ່າ 100 ມື້ແລ້ວ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຈົ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ອົງການ UNRWA ຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ມີການດຳເນີນດ້ານ ດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳອັນສຳຄັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸ ດມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີເມື່ອຕອນຂ້າມຄືນຈາກຣັດເຊຍ ລວມມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ 20 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 3 ລູກ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຂດຕ່າງໆຫຼາຍແຫ່ງຂອງຢູເຄຣນ ກອງທັບອາກາດຂອງຢູ ເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 14 ລຳ ໂດຍມີການສະກັດກັ້ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ເໜືອນ່ານຟ້າຂົງເຂດເມືອງມິໂກລາຍ ຊາໂປຣີເຊຍ ເດນິໂປຣເປຕຣອບ ແລະ ຄາກີ ບ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສະກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງໂດຣນລົບ 600 ລຳ ແລະ ຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍກວ່າ 330 ລູກໃສ່ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ ນຂອງປີນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານເຊເລັນສະກີ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານສຳລັບຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ມີການຄຸ້ມກັນທາງອາກາດຢ່າງພຽງພໍທີ່ຈະປົກປ້ອງປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເຮົ າຕ້ອງຮັບປະກັນການຄວບຄຸມນ່ານຟ້າຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງຍັງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ພາກພື້ນດິນ ຈາກຖານທີ່ໝັ້ນໃນສະໜາມລົບ ຕະຫຼອດທັງໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ແນ ວຫຼັງ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນ ຜິງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຮັບສານຕາຕັ້ງຈາກເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງປະເທດເພື່ອນບ້ານອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະບານຊົ່ວ ຄາວຕາລີບານ ໂດຍປະເທດທີ່ສຳຄັນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານບີລານ ກາຣີມີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟການິສຖານ ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ໃນພິທີຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ທີ່ຫໍສາລາປະຊາຊົນ ພ້ອມກັ ບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຄິວບາ ປາກິສຖານ ອີຣ່ານ ແລະ ປະເທດອື່ນໆອີກ 38 ປະເທດ ຈີນເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ປະເທດອື່ນໆໃນໂລກບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທ່ານຊາບີຮູລາ ມູຈາຮິດ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຕ າລີບານ ກ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກຂົ້ວດຽວ ທ່ານມູຈາຮິດກ່າວໃນລະຫວ່າງໂທຫາຣັດເຊຍ ອີຣ່ານ ແລະ ປະເທດອື່ນ ໃຫ້ດຳເນີນບາດກ້າວທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງພະຝ່າຍກັບກາບູລ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດກຽມພ້ອມມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານອາເມລິກັນຫຼາຍຄົນ ກໍຄືກຸ່ມກ າຕາອິບ ເຮສໂບລາ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ມີອິດທິພົນຫຼາຍ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງອີຣ່ານ ມີສຳນັກງານຢູ່ໃນອີຣັກ ກໍໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນກຳລັງຍົກເລີກທຸກການປະຕິບັດງານທາງດ້ານທະຫານຕໍ່ຕ້ານກອງກຳລັງຂອງ ສະຫະລັດຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການທາງດ້ານທະຫານ ໃນການຕອ ບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີໃສ່ຖານທັບຂອງສະຫະລັດໃນຈໍແດນ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງອິອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານອາເມລິກັນ 3 ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອີກຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ທັງທ່ານໄບເດັນ ຫຼື ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ກໍບໍ່ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດຕ່າງໆໃຫ້ ແຕ່ຖະແຫຼງການຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນ Air Force One ປະຈຳປະທານາທິບໍດີ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະຫະລັດຫຼຸດຜ່ອນດ້ານຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະໂຈມຕີພວກທະຫານຂອງອາເມ ຂອງອາເມລິກາ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສົ່ງສັນຍານຢ່າ ງໜັກແໜ້ນຕໍ່ພວກທີ່ໜູນຫຼັງພວກເຂົາ ພວກເຂົາ ທິບສຸດາ ກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຂອງເຢເມນ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຈຳນວນຫຼາຍລູກ ໃສ່ກຳປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທ ະເລແດງ ແລະ ນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງມີແຜນທີ່ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂະບວນເຮືອຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດຕໍ່ໄປ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງສູນບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກຕ າເວັນອອກກາງ ຫຼື CENTCOM ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນ USS Gravely ໄດ້ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ ທີ່ຍິງມາຈາກເຢເມນ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ສູນບັນຊາການ CENTCOM ກ່າວໃນຖະແຫຼງກາ ນຂອງຕົນວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງ ຢູ່ໃນຂົງເຂ ດທະເລແດງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ແລະ ພັນລະຍາ ຕ່າງກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 14 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທ່ານຄານ ແລະ ພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ບຸສຣາ ບີບີ ໄດ້ຖື ກກ່າວຫາວ່າ ຮັບຂອງຂວັນຂອງປະເທດ ຮວມທັງເພັດພອຍ ແລະ ໂມງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍນຳໄປຂາຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານຍັງດຳລົງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ໂຄສົກຂອງພັກປາກິສຖານ ຕາຣິກ ອີ ອິນຊາບ ຂອງທ່ານຄານ ກ່າ ວວ່າ ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີສິດເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃດໆຂອງທາງການ ພາຍໃນເວລາ 10 ປີ ການຕັດສິນໂທດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນໜຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານຄານ ທ່ານ ຊາ ເ ມມູດ ກູເຣຊີ ກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນຖານເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ ທິບສຸດາ ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະໄກ ໂດຍມີ ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ແລະ ການໂຈມຕີດ້ານຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ມັນແມ່ນການສະແດງອາວຸດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຂົ່ມຂູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານໂດຍສື່ມວນຊົນລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນໜຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກວດພົບການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼາຍລູກຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເຂົ້າໄປໃນເຂດນ້ຳຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຍຸແຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການທົດລອງອາວຸດ ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອສືບຕໍ່ເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃ ສ່ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂົງເຂດເອເຊຍ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພ າກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສົງຄາມກັບອີຣ່ານ ທ່າມກາງການປະຕິຍານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂ ຈ ໄບເດັນ ວ່າຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນ ໃນປະເທດຈໍແດນ ເຊິ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່າ ນ ລັດຖະສະພາໄດ້ກົດດັນໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ ຊຶ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປຕື່ມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການໂຈມຕີປະຊາຊົນອິສ ຣາແອລ ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ ນັກຂ່າວ VOA ນາຕາຊາ ນາຕາລີ ພາວ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເຊິ່ງພຸດທະສອນມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ທຳນຽບຂາວແມ່ນກຳລັງຖືກກົດດັນໃຫ້ຕ ອບໂຕ້ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນໃນປະເທດຈໍແດນ ເຊິ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດ ຍອີຣານ ທີ່ປະຕິບັດການໃນປະເທດຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ອີຣານແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍ ລະອຽດ ຫຼື ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປຂອງຂະເຈົ້າ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປໃດໆ ຈາກແທ່ ນກ່າວຄຳປາໄສນີ້ ຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປລັດໜ້າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າມື້ວານນີ້ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ ພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໃນຕາຕະລາງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເວລາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດມັນຕາມການເລືອກຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນຖານະເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການ ຈະເຮັດມັນຕາມການຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າ ກຸ່ມທີ່ວ່ານີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບ ການໜູນຫຼັງໂດຍເຕຫະຣານ ແມ່ນຫາກໍໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງທະຫານອາເມລິກັນໄປ ແຕ່ທ່ານເຄີບີໄດ້ກ່າວວ່າ ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ We are not looking for a war with Iran ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດສົ ງຄາມກັບອີຣານ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຂັດແຍ້ງກັບລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວທາງການທະຫານ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣານໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ານ ນາເຊີ ຄານານີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣານກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແມ່ນກະທັ່ງກັບອາເມລິກາ ຢູ່ໃນ ຫຼື ຢູ່ນອກພາກພື້ນ ສາທາລະນະລັດອິດສະລາມອີຣານເຊື່ອໝັ້ນໃນຂໍ້ແກ້ ໄຂທາງການເມືອງຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ຊີ້ມືໄປໃສ່ອີຣານ We see Iran continue to destabilize the region ທ່ານ ເຈນ ສະໂຕເທນເບີກ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕກ່າວວ່າ ພວກເຮົາເຫັນອີຣານສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ອີຣານຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໜູນຫຼັງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຜູ້ທີ່ໄ ດ້ໂຈມຕີກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລແດງ ການປະພຶດຂອງເຕຫະຣານໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໂລກທີ່ບໍ່ມີກົດລະບຽບເປັນຄືແນວໃດ ເຊິ່ງມັນຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ ແລະ ອັນຕະລາຍ ໂລກທີ່ຄວາມປອດໄພຂອ ງພວກເຮົາມີລາຄາແພງກວ່າເກົ່າ ທ່ານ ເບີນາດ ຮັດສັນ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ CIA ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ ຖ້າມັນແມ່ນ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເລີ່ມເມື່ອ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມ າ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນຮຸນແຮງຂຶ້ນນັ້ນ ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລົ້ມແຫຼວ ແລະ ຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຈໍແດນ ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກການໂຈມຕີຂອງໂດຣນ ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດ ານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ານີ້ໝາຍເຖິງຂັ້ນຕອນໃໝ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້ ທ່ານເອເມີ ສະເບເລ ນັກວິເຄາະການເມືອງກ່າວວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ການໂຈມຕີນີ້ໝາຍເຖິງມິຕິໃໝ່ຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້ ການແນເປົ້າໃສ່ທະຫານອາເມລິກັນໃນປະເທດຈໍແດນ ຫຼື ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຈໍແດນ ໝາຍຄວາມວ່າການແນເປົ້ານີ້ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍອອກຈາກຊີເຣຍໄປຫາອີຣັກ ແລະ ຕອນນີ້ໄປຫາຈໍແດນ ສະນັ້ນ ຕໍ່ໄປແມ່ ນຫຍັງ ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍຜູ້ກ້າຫານ 3 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີໃສ່ໜຶ່ງໃນຖານທັບຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍການໄວ້ອ າໄລສຳລັບທະຫານ 3 ຄົນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງພວກທ່ານໝົດທຸກຄົນ ພຸດທະສອນ VOA
ທຸລະກິດພາກບໍລິການໃນລາວຕ້ອງການເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບຊາວຕ່າງຊາດໃນປີທ່ອງ ທ່ຽວ 2024 ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດລາວໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 4 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 700 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ໃນຕະຫຼອດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ເລີຍ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີງົບປ ະມານສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ຊຸດໂຊມຢ່າງໜັກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງຮ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆນັ້ນ ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ປາກົດມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກລັດຖະບານແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງຍັງຂາດການໂ ຄສະນາປີການທ່ອງທ່ຽວລາວໃນຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໃນຂົງເຂດງົບປະມານແຫ່ງລັດຫັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນວາງງົບປະມານຊັດເຈນເທື່ອ ເລື່ອງກ່ຽວກັບປີທ່ອງທ່ຽວເຮົາ ນີ້ ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່ໃນງົບປະມານປີ 2024 ວ່າເຮົາຊິເຮັດອີ່ຫຍັງ ເພາະເປົ້າເຮົານີ້ແມ່ນຈາກ 2 ລ້ານຄົນ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າເປັນ 4-5 ລ້ານຄົນ ເຮົາຊິມີແຕ່ເປົ້າລາຍຮັບເທົ່ານັ້ນບໍ ເຮົາບໍ່ມີເປົ້າລາຍຈ່າຍບໍ ເຮົ າບໍ່ມີເຮັດການໂຄສະນາ ຊື້ໂຄສະນາຕ່າງໆຢູ່ ເຂດອ້ອມແອ້ມປະເທດບໍ ແລະ ຄວາມພ້ອມເຮົາເດ ຄົນເຮົາສິມີຢູ່ໃສ ເພາະວ່າການທ່ອງທ່ຽວນີ້ແມ່ນເລັ່ງໃຊ້ຄົນເປັນຫຼັກ ການບໍລິການ ຮ້ານຄ້າ ຮ້ານອາຫານ ໂ ຮງແຮມ ເຊິ່ງໃຊ້ຄົນໝົດ ທັງນີ້ໂດຍການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020 ຫາ 2022 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢຸດ ກິດຈ ະການເກືອບທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ເລີກຈ້າງແຮງງານເກືອບທັງໝົດເຊັ່ນດຽວກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຕ້ອງຜະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະ ທີ່ຜ່ານມາ ຫາກແຕ່ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະທີ່ເປັນປົກກະຕິໄດ້ເລີຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຈັດຕຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ໃນການຈັດງານເທດສະການ ແລະ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງນັ້ນ ກໍຍັງຜະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນດ້ານງົບປະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນເວລານີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວກໍຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຈາ ກປະເທດເພື່ອນມິດໃນໝໍ່ໆນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຈີນ ທີ່ເປັນຮຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານກັບລາວນັ້ນ ທັງຍັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະເຮັດໃ ຫ້ລັດຖະບານລາວສາມາດທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍປີການທ່ອງທ່ຽວ 2024 ແລະ ຈະມີສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າກາ ນທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງເຫັນວ່າສະພາບພາຍໃນຍັງມີປັດໄຈທີ່ເປັນທ່າແຮງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕສູງກວ່າ 4.5 ເປີເຊັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເປີດປະເທດຈະຊ່ວ ຍດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາເພີ່ມຂຶ້ນ ການປັບປຸງລະບົບການຂົນສົ່ງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລະບົບໂລຈິສຕິກ ເຊິ່ງໄດ້ມີການແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ມີການບໍລິການໄດ້ຄ່ອງໂຕ ແລະ ຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ ວຍດູດເງິນຕາເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະເລັ່ງດຳເນີນການພັດທະນາພາກທຸລະກິດບໍ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະຄາດຫວັງວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງຈາກທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະ ບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ທັງຍັງໄດ້ເປີດການເດີນລົດໄຟໄດ້ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ເມືອງຄຸນໝິງ ນັບ ແຕ່ວັນທີ 13 ເມສາ 2024 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວນັ້ນ ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ປີກ ານທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ອີກທັງຍັງເປັນປີທີ່ລັດຖະບານລາວເປັນປະທານກຸ່ມອາຊຽນ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ລວມເຖິງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນຕະຫຼອ ດປີ 2024 ດ້ວຍນັ້ນ ກໍລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈບວກສຳລັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ອີກດ້ວຍ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງປີ 2020 ຫາ 2022 ນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລ ະ ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຕ້ອງສູນເສຍລາຍຮັບເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງຂໍເລື່ອນຊຳລະໜີ້ໃຫ້ກັບທະນາຄານເປັນເວລາເຖິງ 3 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ມີກ ານເລີກຈ້າງແຮງງານໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຄົນ ຊຶ່ງແຮງງານລາວຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເດີນທາງໄປທຳງານໃນໄທ ນັບແຕ່ເກີດວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດໃນລາວເມື່ອປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ລາຍງານ ຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ English in a Minute ນຳສະເໜີໂດຍອາດນະສັກ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງ
Welcome to English in a minute. If you feel peeved, you feel angry or annoyed, So does pet peeve mean you are annoyed at your pet?
I'm sorry, Anna, can you not do that? Whistling is a pet peeve of mine and I'm trying to read.
Sure thing, Dan. No whistling.
Anna, you're making another noise.
Dan, do you know what my pet peeve is? Someone who needs complete quiet when they're reading.
A pet peeve is a small thing that really annoys you. It can be odd and strangely specific. It is often something someone else does when you are around

peeve ແມ່ນສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລຳຄານ ມັນສາມາດເປັນເລື່ອງແປກ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເຮັດ ເມື່ອເຈົ້າຢູ່ແຖວໆນັ້ນ ແລະ ເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ພວກເ ຂົາຢຸດເຮັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ນຳເອົາການສຳພາດກັບນັກທຸລະກິດລາວອາເມຣິກັນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັ ດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະລັອດມະຊີນມາສະເໜີທ່ານ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໃຊ້ຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນທຸກຢ່າງຈາກສູນກໍຕາມ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ວັນທີ 1 ກຸມພາ ຈະເປັນຂີດໝາຍ 3 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງທັບຂອງມຽນມາໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ທຳລາຍປະເທດທີ່ ມີປະຊາກອນ 54 ລ້ານຄົນນັ້ນ ມັນຍັງຈະຄົບຮອບ 3 ເດືອນກວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດປະຕິບັດການ 1027 ຊຶ່ງແມ່ນການໂຈມຕີທີ່ສຳຄັນໂດຍກຸ່ມຕິດອາວຸດບາງກຸ່ມຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານ ການຕໍ່ສູ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ກ ອງທັບສູນເສຍຫຼາຍຄັ້ງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ພິຈາລະນາການເຮັດສົງຄາມດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ ທ່ານ Richard Horsey ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສກ່ຽວກັບມຽນມາສຳລັບກຸ່ມວິກິດການສາກົນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ເວລາເຮົາເວົ້າກ່ຽວ ກັບວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃສໃນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກ 3 ປີ ພວກເຮົາຈະເວົ້າແທ້ໆກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃສ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກປະຕິບັດການ 10-27 ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນການໂຈມຕີໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ກອງກຳລັງຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຍຶດ ເອົາຫຼາຍເມືອງໃນລັດສານ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງມຽນມາ ຕິດກັບຈີນ ເຂົ້າຄວບຄຸມຖະໜົນທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ໄດ້ບັງຄັບທະຫານລັດຖະບານ ທະຫານຫຼາຍລ້ານ ຂໍໂທດ ຫຼາຍຫຼ າຍຮ້ອຍຄົນ ໃຫ້ຍອມຈຳນົນ ກອງທັບໄດ້ທຳການຕອບໂຕ້ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ຢູ່ຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍາດເອົາພື້ນທີ່ສູນເສຍໄປຄືນກັບຂຶ້ນມາໄດ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງປະເທດທັງສອງ ໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດຮ້າຍຂຶ້ນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນເຂດນ້ຳທີ່ອ້າ ງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດໂດຍປັກກິ່ງ ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທັງສອງ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຈີນໃນເຂດນ້ຳແດນດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍ າກອນ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ສຳຄັນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆກໍໄດ້ເກີດການປະເຊີນໜ້າທີ່ເຄັ່ງຕຶງກັບຈີນໃນເຂດແນນ ນ່ານນ້ຳຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສອງສະບັບກ່ຽວກັບການ ຮ່ວມມືທາງທະເລ ໄດ້ມີການປະກາດໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຮ່າໂນ້ຍ ຂອງປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານເຟີດິນານ ມາໂກສ ຈູເນຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ສູ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອ ໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍພຸດທະສອນ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງານວີໂອເອພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈ ະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່າ ນຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງ ສະບາຍດີ